ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ຄົນທີ່ບໍ່ເຈັບບໍ່ປ່ວຍຢູ່ກິນແບບໃດກັນ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແມ່ນວ່າມີເດັກຄົນໜຶ່ງ ທີ່ບ້ານນາໂພ ອຳເພີບ້ານແພງ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ ຕາມຜູ້ເຖົ້າຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ໄທບ້ານໄທເຮືອນ ເວົ້າວ່າ ເດັກດັ່ງກ່າວບໍ່ເຈັບບໍ່ປ່ວຍບໍ່ເປັນຫຍັງຈັກເທື່ອ ໄຂ້ຫວັດນ້ອຍຊື່ໆ ຜູ້ກ່ຽວກໍບໍ່ເປັນ ຕາດອກຕາແດງ ເຈັບທ້ອງເຈັບໄສ້ ຖອກທ້ອງກໍບໍ່ເປັນ ນີ້ມັນແປກຫຼືບໍ່ ອາດຈະແປກ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວເປັນເດັກບໍ່ເຕັມບາດ ການປາກ ການຈາກໍປາກໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານ 70 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ກະທັ່ງທີ່ວ່າຫູຕາ ຕີນມືຕ່າງໆ ສົມບູນດີທຸກປະການ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າມັນເປັນແບບໃດທີ່ບາງຜູ້ບາງຄົນມີສຸຂະພາບສົມບູນດີ ແລະ ມີເຫື່ອ ມີແຮງ ມີຊີວິດຊີວາ ກະທັ່ງທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ດັກຢູ່ກໍຕາມແຕ່ ສ່ວນຜູ້ອື່ນນັ້ນເຈັບປ່ວຍ ຫຼືວ່າໝົດຊີວິດຊີວາ ສິ່ງແປກໆ

ວ່າຊັ້ນ ບາງວັດທະນະທຳປະເພນີມີການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈໄປໃນແງ່ທີ່ບໍ່ຈົບດີກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສະຖິຕິຂອງ Beyond Blue ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມັນມີຄົນທີ່ເຕັມກະສຽນເຖິງ 10-55 ເປີເຊັນມີການປະສົບການກັບການຕ່ຳຕ້ອຍຄ່ອຍ ໃຈ ແລະ 10 ເປີເຊັນມີຄວາມກັງວົນໃນດ້ານຈິດໃຈ ດຣ. Blashki ເວົ້າວ່າ

ອີງຕາມສະຖາບັນ Australian Institute of Health and Welfare ຫຼັກຖານໃນດ້ານແພດສະເໜີວ່າ ຄົນທີ່ມີບັນຫາໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ ເປັນຄົນທີ່ຄົງຈະເຈັບປ່ວຍໃນດ້ານຮ່າງກາຍ Cameron Corish ທີ່ເປັນຜູ້ຝຶກຫັດດ້ານລີລາຊີວິດ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງຮ່າງກາຍ ຢູ່ໜ້າທີ່

ໂດຍຄ້ຳຈູນຕົນເອງ ແລະ ມີລີລາຊີວິດສົດ ຊ່ວຍຄົນອື່ນ ເຮັດກິນເພື່ອຄົນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ປູກອາຫານຂອງຕົນເອງ ຍານາງບໍ່ຄ່ອຍຈະເຈັບປ່ວຍ ແລະ ມີໜ້າມີຕາດັ່ງໄວລຸ້ນກວ່າອາຍຸອັນແທ້ຈິງຂອງຍານາງ ຍານ າງ

Coleridge ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ຄົນແກ່ຊະລາ ຈົ່ງຫຼີກລ່ຽງການເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໂດຍນ້ຳຕານ ແລະ ສະເຕຣສ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຫັນໄປສົ່ງເສີ ມແມ່ພະຍາດແບັກເຕີເຣຍທີ່ຈົບດີ ເພື່ອເຂັ້ມແຂງພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ດຣ ບຣັສກີ ສະເໜີໃຫ້ຄົນແກ່ຊະລາຈົ່ງກິນອາຫານແບບຄົນເມດີເຕຣານຽນ ທີ່ແມ່ນກິນໝາກໄມ້ໝາກຕອກຫຼາຍໆ ຜັກ ແກ່ນພືດຕ່າ ງໆ ໝາກຖົ່ວ ແກ່ນໝາກໄມ້ ຄື nuts ແລະ seeds ຕ່າງໆ ແລະ ນ້ຳມັນໝາກໂອລີວ ເພື່ອຈະມີຫົວໃຈ ແລະ ປະສາດອັນຈົບດີກວ່າ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ Trying to keep yourself on a

ແລະອາຫານທີ່ມັນຫຼາຍທີ່ມີໄວ້ບໍລິການທົ່ວໄປ ຄົນໄມແກຣນ ຄັນຊິເວົ້າແບບລວມໆແລ້ວ ໝາຍເຖິງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ຮ່ວມດ້ວຍອົບພະຍົບ ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ CSIRO ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ກ່ຽວກັບການມີສຸຂະພາບອັນຈົບດີໃນຍາມໂຄວິດ-19 ກໍຮູ້ເຫັນວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງຄົນທັງຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກແຕະຕ້ອງໄປໃນແງ່ທີ່ບໍ່ຈົ ບດີ ເມື່ອທີ່ຍານາງຊິບຣີ ກໍເຫັນມີຄົນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໄປຈິມໜ້ອຍລົງໃນຕອນຕົ້ນຂອງວິກິດໂຄວິດ-19 ຍານາງກໍເຫັນການປ່ຽນແປງອັນຈົບດີຂອງບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍອອກກຳລັງກາຍມາກ່ອນຈັກເທື່ອ ຍານາງ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ

ວ່າຄົນແກ່ອາຍຸບາງຜູ້ບາງຄົນສູນເສຍຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈ ແລະຄວາມຢາກອອກໄປນອກບ້ານນອກເຮືອນໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ແຕ່ໃນທ່ານເປັນທ່ານໝໍ ທ່ານເຊື່ອວ່າມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະກັບຄືນໄປມີຊີວິດ ອັນປົກກະຕິ ກະທັ້ງທີ່ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນດູແລເດັກນ້ອຍອ່ອນກໍຕາມແຕ່ ສຳລັບການຄ້ຳຈຸນໃນດ້ານຈິດໃຈໂດຍທາງໂທລະສັບ ທີ່ມີໄວ້ບໍລິການໂດຍຟຣີໆ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຕໍ່ສັບປະດາ ໃຫ້ໂທຫາ Lifeline ໂດຍນຳເບີໂທ ລະສັບ 13 11 14 ຫຼື Beyond Blue 1300 22 46 36 ຖ້າຫາກຕ້ອງການການແປພາສາ ໃຫ້ໂທຫາ TIS ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 131 450 ແລະບອກໃຫ້ຕໍ່ທ່ານໃສ່ກິດຈະການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາແລະຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ